ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio Heart Attack ເປັນເພັດຊະຄາດທີ່ແນ່ນອນ ໃຜຫາກເປັນມັນແທ້ໆ ຄົງຕາຍຢ່າງແນ່ນອນ ດຽວນີ້ທ່ານຮູ້ຈັກສຸຂະພາບຂອງໝາກຫົວໃຈຂອງທ່ານຫຼືບໍ່ ຫຼືຮູ້ວ່າມັນໃຫຍ່ປານໃດບໍ່ ຄວາມໃຫຍ່ຄວາມໂຕ ຂອງມັນ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານກຳກຳປັ້ນມືຊ້າຍຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລ້ວເບິ່ງກຳປັ້ນນັ້ນ ກຳປັ້ນເບື້ອງຊ້າຍຂອງທ່ານນັ້ນໃຫຍ່ສ່ຳໃດ ກໍແປວ່າໝາກຫົວໃຈຂອງທ່ານຄົງຈະໃຫຍ່ສ່ຳນັ້ນ ມັນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ຈະຮູ້ຈະຊ າບກ່ຽວເຖິງສຸຂະພາບຂອງລະບົບຫົວໃຈ ເພາະພະຍາດຫົວໃຈເປັນຕົ້ນຕໍຂອງການສ້າງຄວາມຕາຍໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ການຄົ້ນຄວ້າອັນໜຶ່ງຂອງຂ່າວປີ 2017 ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ຄື Heart Foundation ເຫັ ນວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕາລີໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 3 ຄົນ ບໍ່ຮູ້ເຖິງວີ່ແວວອັນສະເພາະຂອງການເປັນຫົວໃຈວາຍ Heart Attack ວິທີການເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຈະເປັນ Heart Attack ຫຼືບໍ່ ມີຢູ່ວ່າ Heart Attack ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ທະວີຂຶ້ນ ມາແລ້ວຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ນີ້ແຕະຕ້ອງຄົນທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ 45 ປີຂຶ້ນໄປ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕາລີເກືອບໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 35-65 ປີ ຖືກທ່ານໝໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະເປັນຫົ ວໃຈວາຍ Heart Attack ໃນໄລຍະ 5 ປີຂ້າງໜ້າ Rachelle Foreman ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ Heart Foundation ເວົ້າວ່າ

ຄືກະຊວງສະຖິຕິອົດສະຕາລີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄົນໃນປະເທດອົດສະຕາລີປະມານ 21 ຄົນຕາຍຍ້ອນ Heart Attack ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ສຸຄັດ ຄານ ນັກວິທະຍາສາດໃນດ້ານການປິ່ນປົວຂອງລາຍການບອກສອນສາທາລະນະ ຊົນຂອງ Heart Support Australia ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຟື້ນຟູຈາກເຫດການຕ່າງໆໃນດ້ານຫົວໃຈ ເວົ້າວ່າ most heart attacks involve discomfort in the center of the chest that lasts for more than a few minutes or that will go away and then will come back again. It can feel like uncomfortable pressure or squeezing or fullness or pain. Discomfort in other areas of the upper body, for in one or both arms, in the back, t a c ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມບໍ່ຢູ່ດີເປັນສຸກຢູ່ໃນກາງໜ້າເອິກ ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 2-3 ນາທີ ຫຼືວ່າມັນຈະຫາຍໄປ ແລ້ວຈະກັບຄືນມາເປັນໃໝ່ ມັນສາມາດເປັນການຮູ້ສຶກມີ ຄວາມກົດດັນອັນອຶດອັດ ຫຼືບີບຄັ້ນເຂົ້າ ຫຼືອືດ ຫຼືເຈັບ ມີຄວາມບໍ່ຢູ່ດີເປັນສຸກໃນບ່ອນເທິງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼືໃນທັງສອງແຂນ ຢູ່ຫຼັງ ຫຼືກະທັ້ງຄໍ ຫຼືກະເພາະ ອາດມີການຫັນໃຈສັ້ນ ໂດຍມີ ຫຼືບໍ່ມີຄວາມຢູ່ດີເປັນສຸກໃນໜ້ າເອິກ ອອກເຫື່ອເຢັນໆ ຫຼືເປັນວິນ ຫຼືເຈັບຫົວເບົາໆ ເມື່ອທີ່ຜູ້ຍາຜູ້ຍິງຮູ້ກ່ຽວເຖິງມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແມ່ນວ່າການສຶກສາເບິ່ງໂດຍ Heart Foundation ເຫັນວ່າຜູ້ຍິງຕາຍຍ້ອນ heart attack ຫຼາຍກວ່າມະເຮັງເຕົ້ານົມເຖິງ 3 ເທົ່າພຸ້ນ

ເຊັ່ນວ່າບັດນີ້ຕົນມີຊີວິດຢູ່ໂດຍການເປັນອາການຊຳເຮື້ອ ອົງການຈັດຕັ້ງ Heart Support Australia ມີລາຍການ Healthy Heart Program ສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ໄວ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ທີ່ລອດຕາຍຈາກເຫດການໃນດ້ານໝ າກຫົວໃຈ ສຸຂັດ ຄານ ເຊື່ອວ່າ

ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ແຈງວ່າ ຄົນອາຊີ Maori ອາຟຣິກາ ແລະ Aboriginal ແລະຊາວເກາະ Torres Strait ມີຄວາມສ່ຽງກັບພະຍາດຫົວໃຈຍ້ອນພັນທຸກຳ ການສຶກສາຕ່າງໆໂດຍສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ເຫັນວ່າໃນປີ 2017 ພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບຫົວ ໃຈຕົກເປັນ 13 ເປີເຊັນຂອງການຕາຍຂອງຜູ້ຊາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ເຊັ່ນ ພັດທະນາລວດລາຍຊີວິດເພື່ອສຸຂະພາບອັນສົມບູນດີ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ Heart Foundation and Health Support Australia ແລະ ຖ້າຫາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານພາສາ ໃຫ້ໂທຫາ TIS ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 131450 ແລ້ວ ຂໍເວົ້າກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃຫ້ໂທຫາ 000 ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ ມີວີ່ແວວຂອງການເປັນ heart attack ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ